SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື
ໃນການໂຕ້ວາທີກັນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດນັລ ທຣຳ ແລະ ຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼືວ່າຄູ່ແຂ່ງເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄື ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນວ່າ ໂດນັລ ທຣຳ ເປັນຄັ້ງໃໝ່ອີກ ເອີ່ຍວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປ້ອງກັນໂຕເອງບໍ່ໃຫ້ໂຄວິດ-19 ແຜ່ຜາຍ ໃສ່ພື້ນແຜ່ນດິນຈີນ ໂດຍການປິດເມືອງຕ່າງໆໄວ້ ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ມັນບິນໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຢູໂ ຣບ ແລ້ວລະບາດຂຶ້ນ ນີ້ເປັນວາຈາອັນສຳຄັນ ແລະ ແຂງກ້າ ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງອອກມາໃຫ້ຊາວໂລກຊາບອີກຄັ້ງໜຶ່ງຕື່ມອີກ ບັດນີ້ຫຼາຍປະເທດບັນຍັດການຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານນອກເຮືອນ ຄືເຄີຟິວ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ແລະ ລົບລ້າງໂຄວິດ-19 ໂຄວິດ-19 ບຸກລຸກສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຢູໂຣບຕະຫຼອດມາ ຕໍ່ແຕ່ເມື່ອມັນຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນພຸ້ນ ມັນກໍບຸກລຸກຫຼາຍຫົນແຫ່ງໃນໂລກນີ້ດ້ວຍ ປະເທດຝຣັ່ງເສດຕໍ່ຍາວອອກເຄີຟິວສຳລັບແຕ່ລະຄືນ ຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ນີ້ຖືກບັນຍັດໃສ່ສອງສ່ວນສາມຂອງພົນລະເມືອງຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດ ຍ້ອນວ່າປະເທດຝຣັ່ ງເສດມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ແລະ ທະວີຂຶ້ນ ທາງການສາທາລະນະສຸກຝຣັ່ງເສດລາຍງານວ່າ ຝຣັ່ງເສດມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນ 41,622 ຄົນ ບັດນີ້ຝຣັ່ງເສດມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 999,043 ຄົ ນແລ້ວ ຊັງ ກາສເຕັກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝຣັ່ງເສດເວົ້າວ່າ ເຄີຟິວ 9 ໂມງຄ່ຳຮອດ 6 ໂມງເຊົ້າ ທີ່ຖືກບັນຍັດຂຶ້ນໃນສັບປະດາກ່ອນນີ້ ທີ່ນະຄອນແພຣິສ ແລະ ເມືອງໃຫຍ່ໆຕ່າງໆ 8 ຫົນແຫ່ງ ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃສ່ຫຼາ ຍກວ່າ 38 ເຂດ ແລະ ເຂດແດນໃນຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມດ້ວຍປະເທດໂປລີເນເຊຍ ລັດຖະບານຂອງປະເທດກຣີສ ກໍບັນຍັດເຄີຟິວໃສ່ຂົງເຂດຂອງຕົນ ທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ກຣີສມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນ້ອຍກວ່າ ປະເທດອື່ນໃດໃນຢູໂຣບ ແຕ່ເມື່ອມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນ ແມ່ນວ່າປະເທດກຣີສມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງຂັ້ນ 882 ຄົນແລ້ວ ກີຣີອາໂກສ ມິດໂຊຕາກິສ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດກຣີ ສເວົ້າວ່າ ເຄີຟິວ 12 ໂມງ 30 ເຊົ້າ ຮອດ 5 ໂມງເຊົ້າ ຈະສັກສິດຂຶ້ນໃສ່ນະຄອນຫຼວງອາເທນສ ແລະ ເຂດອື່ນໆ ໃນມື້ນີ້ 24 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ທ່ານເວົ້າວ່າ ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ນອກບ້ານຈະເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງ ກະທຳ
ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ

ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍກວ່າ ປະເທດອີຕາລີກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ເຖິງ 16,079 ຄົນແລ້ວ ແລະ ປະເທດເຢຍລະມັນກໍຮອດຂັ້ນ 11,827 ລາຍດ້ວຍ ແລະ ລັດຖະບານອັງກິດກໍເຄັ່ງຄັດການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັ ບໂຄວິດ-19 ໃສ່ເຂດແດນຕ່າງໆແລ້ວ

Cases are doubling around every fortnight.
ການປ່ຽນແປງນັ້ນໝາຍເຖິງວ່າຄົນນັບເປັນຫຼາຍແສນຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນພົບປະກັບຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນໃນຄົວເຮືອນດຽວກັນ ປະເທດສະເປນນັ້ນກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 1,026,281 ຄົນແລ້ວ ລັດຖະບານສະເປນໂຈະໄວ້ການຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບທີ່ຈະມີເຄີຟິວຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່

ຍັງບໍ່ກະທຳການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ Curfew ນັ້ນໄດ້ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ໃນລັດ Indiana North Dakota Illinois Montana Utah Ohio ແລະ Oklahoma ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ລັດ Florida ນັ້ນມີ ຄົນເປັນຫຼາຍທະວີຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຈຳນວນຄົນທີ່ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາກໍມີຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະ 2 ເດືອນ ແລະ ຄົນທີ່ຖືກພະຍາບານໂຕກໍມີມາກມາຍແທ້ໆ ອັ ນວ່າປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ແຕ່ກ່ອນມີ 23 ລາຍເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ມີໃຜຕາຍຈັກຄົນ ແລະ ຫາຍໄປຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແຕ່ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ກໍມີອີກຄົນໜຶ່ງເປັນໂຄວິດ -19 ມາທະວີເປັນ 24 ຄົນແລ້ວບັດນີ້